ڏسندي آ پٺتي نه ڏسندي آ تنهنڪري رب تبارڪ وتعالي هنن جو جيڪو اعليٰ درجي جو آلو علم جو هيو فهم قلب جو ٻڌايو ته بيڪار آ دل نٿي ڪم ڪري انهن جي ۽ ڪن جيڪي ٻاهرين حواس کي ڀانپيندا آهن جاچي ڏسندا آهن دنيا جي ماحول کي جاڏهو ڪاران جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو آ اهو ارد گرد جو ماحول ٻڌندڙ جيڪو هنن جو آلو آ اهو به خراب ٿي ويو آ پر سامهون ڪا هيئن بلا اچي انهي کان به اکيون ٻوٽي ويا آهن

هنن جي دلين تي مهر لڳي وئي. حق ڳالهه ٻڌڻ کان بلڪل هو بيڪار ٿي ويا. اکين تي پردا اچي ويا. راهِ حق کي ڏسڻ جي لاء اوقات ڪونه هئي. جيڪي آلا انسان جي ڏسڻ جا آهن، اهي سڀ هنن جا ختم ٿي ويا آهن. سمجهڻ جا ختم ٿي ويا آهن. ٻڌڻ جا ختم ٿي ويا آهن. هي ٻه جماعتون سنئين مقابلي ۾ آيون. هڪڙي جماعت ڪم ڪندڙ، ٻي جماعت صفا بيڪار. بلڪل بيڪار. ضد ۾ ٿي بيٺي. ۽ اها آڏو اچي اسلام جي ترقيء کي روڪڻ لاء سامهون ٿي بيٺي. هن وقت ۾ اسان جي سامهون اسلام جي مقابلي ۾ اهڙي جماعت آڏو آيل آهي، جيڪا اسلام کي ڪڏهن به آزاد ڇڏڻ جي لاء تيار ڪانهي. پاڻ ته نٿا ڪن پر ٻين کي به ڪرڻ نٿا ڇڏين. بعينه ڪفار وارو ڪردار حڪومت جي اول شخص کان وٺي آخري شخص تائين اهو رهجي ويو آهي. تنهنڪري جيڪي عمل بالقرآن کي ڇڏي ڏين، قرآن جي اصطلاح ۾ اهي ڪفار آهن. قرآن جي اصطلاح ۾ اهي ڪفار آهن. تڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه فرمايو من ترڪ الصلاة متعمداً فقد ڪفر اهو ممبر اسلام جو نٿو ٿي سگهي جنهن اسلام کي جي نماز کي ڇڏي چڪو آهي عمداً ڄاڻي ڇڏي ڏنائين اهو ڪافر آهي من ترڪ الصلاة متعمداً فقد ڪفر ٽين هڪڙي جماعت آ جيڪا وچ ۾ آ سوال ٿو پيدا ٿئي ته توهان چئو ٿا ته قرآن شريف هدايت ڪندو متقين کي جيڪي قرآن ٻڌندا آهن انکي هدايت ڪندو ڪافرن کي قرآن هدايت نه ڪئي يعني اهي به ته ٻڌندا هئا قرآن شريف رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڪافرن قرآن ٻڌڻ کان روڪيو هو

واستغشوا ثيابهم، قرآن ٻڌندا ها ته لٽا ڪپڙا ويڙهي سوڙي ويڙهي پاڻ ۾ لڪي ويندا، هڪڙا طاقتور هوندا ها، ٻيا بي طاقت هوندا ها، ڪافر بي طاقت ڪافر پاڻ کي ويڙهي سيڙهي وڃي گهچ مچ ڪري هڻندا ها، طاقت وارا سڌو سنئون مقابلي ۾ ايندا ها، لڙ ڪندا ها. قرآن ۾ ٽنهي قسم جي ڪافرن جو بيان آهي. هڪڙا چوڻ وٺڻ وارا ڪافر، ٻيا طاقت وارا ڪافر، ٽيان بي طاقت جيڪي ڀڄي وڃن، متان اثر ڪري قرآن.

ڪافر ٻڌندا نه ها تڏهن هدايت نه ٿي ته هي ته ٻڌندا به هيا اٿندا ويهندا ها نبي سائين جي ڪچهري ۾ ايندا ها چندا چوري به ڪندا ها جنگين ۾ به ويندا ها گڏجي توهان ته چئو ته قرآن شريف ان جي لاء الله تعالي هاڻي جواب ٿو ڏي ته هڪڙي ٽين جماعت آهي جيڪا مسلمانن ۽ ڪافرن جي وچ تي آهي جيڪا مسلمانن سان مسلمان ڪافرن سان ڪافر پر دلي پيوند انهن جو ڪافرن سان آهي مسلمانن سان رسم ۽ رواج آهي

ماڻهن کي ٺڳيء جي لاء اچي وڃن ٿا ان کي ان کي چئبو آهي جماعت رجعت پسند ري ايڪشنرس ماڻهو آهي رجعت پسند جماعت هي آهي هڪڙي جيڪا مسلمانن جي وچ ۾ آئي هئي اڳتي نه هلي سگهي پوء نتيجو انهن جو اهو ئي آهي جيڪو منڪر جو نتيجو آهي ڪافر جو نتيجو آهي پر پاڻ انهن جو سخت نتيجو بڇڙو آهي ان المنافقين في الدرڪ الاسفل من النار جهنم جي تري ۾ بلڪل هيٺاهين ۾ هوندا وجه ان جو هي ته سزا مطابق هوندي آهي گناهه جي گناهه هنن جو دل جي گهراين ۾ ڪفر رکيائون زبان جي نوڪ تي اسلام رکيائون تنهنڪري دل جي گهرائيء کي الله تعاليٰ ڏسي هن کي جهنم جو گهرو حصو پويون ڏينو تري ڏنو. ۽ زبان جي لحاظ کان هنن کي اهو چيائين جو ماڻهن کي چوندا هئا ته اسان جي پاسي ڏي به جيڪر نور هيڏي پکيڙيو ته جيڪر اسان به ڪجهه روشنائي ڪريون ڏسون ان روشنائي ۾ هليون يعني زبان هنن جي اهو اثر ڏيکاريو پر جهنم جي ڪري ڇڏيا ويا اها آهي منافقن جي جماعت الله جي قرآن ٻڌڻ جي پرواهه نه ڪندا، مسخري استهزاء ڪندا، اهو شاگرد، اهو طالب العلم جو ڳالهيون ٻڌي استاد جون، ڳالهين ٻڌڻ سان ويٺو مسخري ڪري، ويٺو تاڙيون وڄائي، ويٺو مذاقون ڪري، آيا انهيء صورت ۾ استاد جو ڇا حال ٿيندو، شاگرد کي ڪهڙو فائدو ملندو؟ هي شاگرد هيا رسول الله صلي الله عليه وسلم جا، نبي سائين جو استاد جو نالو به وٺندا ها، ڪلمو پڙهي ۽ ان جي نبوت جو اقرار به ڪندا ها، پر انهن جي شاگردي استهزاء واري، مسخري واري شاگردي هئي. جڏهن انهن کي چئبو هو ته ميان توهان ايڏهن ڪاڏي ويا؟ چوندا هئا، انما نحن مستهزئون، اسان مسخري ڪرڻ ويا هئاسين.

مضاف اليه مجرور ٿئي ٿو مضاف اليه ته ٿيو ته هاڻي ان کي مرفوع معنا ڪري مبتدا بڻائي من يقول آمنا بالله کي خبر ڪري ان کي نادر ترڪيب آهي خبر قرار ڏني ٿي وڃي ڪيترا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي چون ٿا آمنا بالله وباليوم الاخر الله تي به ايمان آندوسي يوم الاخر تي به ايمان آندوسي جيڪو مٿي جملو هو يؤمنون بالغيب يقيمون الصلات وبالاخره هم يوقنون معني پروگرام ساڳيو ٿا ٻڌائين جيڪو مسلمانن وارو آهي پر وما هم بمؤمنين الله ٿو فرمائي ته مؤمن ڪونهن ڪي اهي نه آهن اهي مؤمن يخادعون الله الله سان ٺڳي ٿا ڪن دغابازي ٿا ڪن الله سان ته دغابازي نه ٿيندي آهي پر ڄڻ هنن جي ذهن ۾ اها ڳالهه آهي ته اسان جيڪي ڪريون ٿا سو خدا کي خبر نه پوندي والذين آمنوا ۽ مومنن سان به اها ٺڳي ٿا ڪن وما يخدعون نٿا ٺڳن الا انفسهم پنهنجي نفسن کي ڇو ته هن جي ٺڳي جو نتيجو انهن تي پوندو برو نتيجو وما يشعرون سوچن نٿا ته عذاب هن جو اسان جي مٿان اچي پوندو ان فريبڪاري منجهان هنن کي جيڪو نتيجو نڪرندو سو ڪهڙو نڪرندو؟ سو خراب نتيجو هوندو. سمجهن نٿا هن ڳالهه کي. شعور نٿا ڪن، سمجهن نٿا ته اسان ڪنهن سان ٺڳي ٿا ڪيون. سڀاڻي نتيجو جيڪو برو نڪرندو سو پر اسان جي حق ۾ هوندو. الله رسول جي حق ۾ نه ڪو مؤمنن جي حق ۾ هوندو. في قلوبهم مرض انهن جي دلين ۾ بيماري آهي. هتان سمجهه ۾ آيو ته دل به مريض ٿيندي آهي، جسم جي صحت جي باوجود دل مريض ٿيندي آهي. دل جا مرض به قرآن پاڪ جي ۽ ايمان جي ذريعي، عمل صالح جي ذريعي نڪري ويندا آهن. زادهم الله مرضا هنن جي انهي مرض جي علاج نه ڪرائڻ جي باعث الله تعالي هنن جي مرض کي وڌايو. وڌايو الله تعالي هنن کي ازروء مرض جي يعني بيماري ڪيئن هنن جي وڌي وئي دل جو نفاق وڌي ويو اسلام کان نفرت وڌي وئي مسلمانن سان حسد ٿي ويو عناد ٿي ويو اهو مرض جيڪو هنن ۾ پهرين موجود هو نزول قرآن جي وقت هاڻي شوڪت اسلام جي ظاهر ٿيندي وئي نصرت اسلام جي ڏسي هاڻي هنن ۾ اها بيماري وڌي وئي جڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم مدينه منوره ۾ اچي ۽ ظهور ڪيو ۽ اتي قوت ڪئي پوء مجبور ٿي هنن پنهنجي عزت بچائڻ لاء ۽ چانس وٺڻ جي لاء اسلام کي ظاهر ڪيو. ڪيترا ماڻهو جيڪي اسلام ظاهر ڪندا آهن سو انهيء مقصد لاء ته ڪو دنيا جو نفعو حاصل ڪجي. الله ٿو فرمائي ته اهي منافق آهن. انهن جي دلين ۾ مرض آهي. لهم عذاب اليم دردناڪ عذاب آهي انهن کي. ڪافر کي عذاب عظيم، منافق کي عذاب اليم. عظيم هنن عظيم جماعت جي صريح مخالفت ڪئي آهي. تنهن ڪري هنن کي عظيم عذاب ايندو. عذاب ۾ عظمت هوندي وڏائي به. اليم معنيٰ هميشه اندر ٻاهر درد پهچائيندڙ. ڪافر پنهنجي ڪفر ۾ ته خوش هوندو آهي نه پر هي مسلمانن سان هلي ڪري وري مسلمانن کي خوش ڪن

هن کي چئبو ته ائين ته نه ڪيو چوندا ها ته انما نحن مصلحون، اسان ته اصلاح آڻيندا آهيون. منافق ڪيترن وجهن جي ڪري فساد ڪندا ها، خواهش نفسانيء ۾ منهمڪ هوندا ها، احڪام شريعت کان سست هوندا ها، نمازن ۾ اهي ڪونه ايندا ها، پنهنجي قدر منزلت وڌائڻ جي لاء ٻين تائين ڳالهيون هڪڙن جون ٻين تائين ڳالهيون پهچائيندا ها. ۽ ڪافر جيڪي هوندا ها، انهن سان اهي تمام ميل جول سخت ڪندا ها. اهي جيڪي به ڪم هيا، اهي سڀ انهن جا بڇڙا ڪم ها. اهو فساد هو حقيقت ۾ انهن جو. قالوا انما نحن مصلحون اسان ته اصلاح ٿا ڪريون، چئون ٿا ته انهن ۾ نيڪي اچي، ڀلائي اچي، ڪافر توهان سان ٺهي وڃن تڏهن اسان انهن سان ڳالهايون ٿا، انهن جي اوطاقن ۾ ۾ وڃي ڪچهريون ٿا ڪيون.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جيڪڏهن هنن کي وري ڪو چوندو ته ايمان آڻيو جيئن الله جي ايمان آندو ٻين ماڻهن به چوندا هئا انؤمن ڪما آمن السفهاء اسان ايمان آڻيون ائين جيئن بيوقوفن ايمان آندو آهي ڪنهن نفعي نقصان جي پرواهه نه ڪئي اٿن خواه مخواه ايمان آڻي پاڻ کي نقصان ۾ وڌو اٿن اهڙو بيوقوفن وارو ايمان ته اسان جو به ڪونهي اهو ڪهڙو ٺوس ايمان هڪ طرف ٿي بيهون ائين ڪونه ڪبو، ايمان اهڙو آڻبو جو مسلمانن سان الله الله هجي، برهمن سان رام رام هجي، اهڙي قسم جو ايمان ڪبو، وري ڀل ڪيئن ڪبو جو پاڻ کي نقصان ۾ پهچايون، بيوقوفن وارو ايمان اسان ڪونه آڻينداسين. ويچاري هڪڙي چيو آهي، خاڪ بر دلداريء اغيار پاش، غيرن جي دلداريء تي وڃي ڌوڙ وجهه. انهن جي دلداري نه ڪري. خاڪ بر دلداريء اغيار پاش، پاشيدن معنيٰ ٻرڪ، مٽيء جا ٻڪ ڀري اغيار تي وجهه، اها دلداري ڪهڙي آهي تنهنجي انهن سان؟ الا انهم هم السفهاء الله تعاليٰ فرمائي ٿو، نه نه بيوقوف اهي آهن پاڻ، حقيقت ۾ منافق ئي بيوقوف آهن، پنهنجي دنياوي غرضن جي ڪري پنهنجي آخرت کي تباهه ڪيو اٿن. الله تبارڪ و تعاليٰ جي طرفان آيل نعمتن جي مقابلي ۾ ڪافرن جي مراسم کي هنن قائم ڪيو آهي. ولڪن لا يفعلون پر اهي نٿا ڄاڻن پاڻ پاڳل آهن. واذا لقوا الذين آمنوا مؤمنن سان ملن چون قالوا آمنا واذا خلوا الي شياطينهم جڏهن پنهنجي شيطانن ڪافرن ڏي وڃن قالوا انا معڪم چي اسان توهان سان گڏ آهيون. ڀلا پوء هوڏي جو وڃو ٿا، انما نحن مستهزئون ۾ کل ڀوڳ ڪرڻ کان مسخري ڪرڻ کان وري ويندا آهيون، ڳالهيون ٻالهيون ٻڌئون. يا چئبو ظاهري موافقت مسلمانن سان جيڪا ڪندا ها، ان ۾ اهو هوندو هو ته اسان انهن سان موافق، هو ڀلي سمجهن اسان موافق ناهيون. اها هوندي هئي انهن جي حالت. الله تعاليٰ ٿو فرمائي، الله يستهزئ بهم الله تعاليٰ انهن کي سندن حرڪت تي

فما ربحت تجارتهم نه نفعو ڪيو انهن پنهنجي واپار ۾. اها نسبت مجازي آهي. تجارت کي نسبت ڪئي وئي آهي ربح ڏي، پر شخص ربح ڪندو آهي تجارت ۾. اها مبالغي خاطر ڪئي وئي آهي. اهو فصاحت جو هڪڙو قانون آهي، فصاحت جيڪا ٿيندي آهي. وما ڪانوا مهتدين، هدايت وارا نه هيا. اتي انهن جو معاملو پورو ٿيو. بس بس ڪري.

الله تعالي منافق جو مثال مؤمن سان مقابلي ۾ هڪ تاجر جي نفعي ۽ نقصان واري ٻڌايل طريقي سان سمجهايو آهي. ٻه تاجر هوندا آهن، پاڻ ۾ واپار تجارت ڪن، پوء جڏهن حساب ڪن ته هڪڙو نقصان ۾ اچي وڃي، ٻيو نفعي ۾ اچي وڃي. تجارت جي وقت خبر نه پئي، پوء پتو پئجي ويو. رب تعاليٰ فرمايو، منافقن جيڪو مسلمانن سان ڀائيچارو برادري ڪئي آهي، اها اهڙي قسم تجارت سان مشابهت رکي ٿي. ۽ منافقن کي سمجهڻ گهرجي ته انهن کي خسارو ٿيو ۽ ڪهڙي سودي ۾ خسارو ٿيو ۽ خسارو ڇو ٿيو. هڪڙي جماعت آهي جيڪا دنيا جي فساد فسادي حالات کان خبر رکي ٿي. ۽ انهي حالات ۾ هنن اسلام کي ڳولي لڌو آهي. عالم جي اصلاح جو جذبو انهن جي طبيعت ۾ پيل آهي. گهرن ٿا ته جيڪر دنيا جي جهان ۾ ماڻهن کي هدايت ٿئي، اهڙي حد تي اچي پهتا آهن. اهڙن ماڻهن کي ڪاميابي جو يقين آهي. ڪاميابي ٿيندي آهي هڪڙي منزل ۾ ٻي ڪاميابي ٿيندي آهي مقصد ۾. منزل ۾ ڪاميابي هيء ته منزل طئي ڪري ماڻهو پنهنجي مراد حاصل ڪري. مقصد ۾ ڪاميابي هيء ته نيڪ مقصد جو اجر اتي جو اتي ملندو وڃي. سو مؤمن کي انهيء سودي ۾ نفعو ئي نفعو آهي. منافق کي تڏهن پتو پوندو جڏهن اهو نقصان هن جي گردن ۾ پئجي ويندو. انهيء ڳالهه کي الله تعاليٰ هتي هنن آيتن ۾ بيان فرمايو. تجارت کان مراد اها ئي گمراهي آهي. جيڪا هدايت جي بدلي ۾ هنن حاصل ڪئي. بظاهر منافقن ايمان قبول ڪيو، دل ۾ ڪفر رکي ڇڏيائون، جنهن ڪري آخرت ۾ خراب ٿيا ۽ دنيا ۾ ٻٽيء پاليسي جي ڪري گمراهه لکيا ويا. الله تعاليٰ پنهنجي ڪلام پاڪ ۾ انهن جي حال کان سڀني کي واقف ڪيو، جي ايمان آڻن ها ته ٻنهي جهانن ۾ سرخرو رهن ها. هاڻي انهن جي انهيء تجارت مان کين ڪو نفعو نه پهتو. آخرت کي هنن وڪيو دنيا جي حاصل ڪرڻ لاء. مگر دنيا ته هٿن منجهان نڪري ويندي، آخرت به هنن پاڻ ضايع ڪئي. اهي شخص اهي هن، جن ورتو گمراهيء کي هدايت جي عيوض، پوء نفعو نه ڏنو انهن جي سوداگريء ۽ نه ڪي هيا اهي راهه هلندڙ. انهن جو مثال اهڙو آهي. ٻيو الله تعاليٰ مثال ٿو ٻڌائي انهن جو هتي ٻه مثال ٻڌايا اٿس هڪڙو ماڻهو باهه ٿو ٻاري ته روشني ٿئي ملڪ ۾ ۽ فائدو پهچي پوءِ انڌيري ۾ ماڻهو نه ته منجهيا بيٺا آهن، جهنگل ۾ خبر نٿي پئي رستي جي. باهه جڏهن روشن ٿي وئي ته نستو رستو نظر اچڻ لڳو. اوچتو اها باهه وسامي وئي. جيڪي چند قدم هنن کنيا، وري منجهي پيا. هاڻي ته ڪجهه به نظر نٿو اچي. منافقن به انهيء اهڙيء طرح مسلمانن جي خوف کان ڪلمو شهادت پڙهيو. انهيء نور ڪلمي جي ۽ روشنيء ڪلمي جي منجهان هنن مسلمانن سان چند قدم گڏجي هلڻ جو نفعو ذهن ۾ ورتو ته ائين ڪنداسي مگر سر دست ٿورڙو فائدو اهو ٿورڙو فائدو ڪهڙو جيڪو هنن جي ذهن ۾ هيو ته جان کي نقصان نه پهچي، مال کي نقصان نه پهچي. پئسا ڏينداسين جنگ ۾، اها کوٽ. مري پونداسين جهاد ۾، اهو نقصان. حالانڪه حفظ جان جو، حفظ مال جو پنهنجي قبضي ۾ ناهي. الله جنهن جي مال کي، جنهن جي جان کي حفاظت ۾ رکي. پوء هنن جيڪو نور ڪلمي شهادت جو هو ۽ جيڪي نفعا ها، انهن وري ڪفر ڪري سڀ نابود ڪري ڇڏيا. مرندي دم هنن کي عذاب دردناڪ ڏسڻو پيو. اهو مثال الله تعاليٰ ڏنو آهي. انهن جو مثال اهڙو آهي جيئن باهه ڪو ٻاري پوء روشني ٿئي پوء جڏهن ماحول ان ماحول کي باهه روشن ڪري وڃي الله تعاليٰ انهن جي نور کي گم ڪري ڇڏي ۽ انهن کي ڇڏي ظلمات ۾ جو ڏسن ئي ڪونه اهي ٿي پيا ٻوڙا سڏ نه ٻڌن بڪمٌ گونگا هڪ ٻئي کي نه ٻڌائي سگهن عميٌ انڌا رستو ڏسي نه سگهن فهم لا يرجعون پوء اهي سڏ تي موٽن به ڪونه ٻوڙو ماڻهو ته سچي ڳالهه به نه ٻڌي ڪوڙي به نه ٻڌي. گونگو سچي ڳالهه نه ڪري سگهي ڪوڙي به نه ڪري سگهي. پنهنجي نفعي نقصان کي انڌو ماڻهو ڏسي نه سگهي. اهڙي بري حالت ۾ هي اچي ويا. پوء ڪو پڪارين ته ٻڌي ڪونه ۽ ڪو سمجهائين ته سمجهن ڪونه. هنن منافقن جو اهڙو حال ٿي پيو آهي اسلام سان غداريء جي سبب. جيئن روشنائيء جي هوندي هڪدم جو باهه وسامي وڃي. ته اوندهه ۾ ماڻهو بيهي رهي. هنن جو ايڏي نور اسلام جي جيڪي ڪلمي طيب سان حاصل ڪيو، وري جو ڪافرن سان ملي واذا خلؤ الي شياطينهم قالو انا معکم جڏهن ائين ئي چيو ته هڪ ٺپ ڪري انهن جو نور وسامي ويو وري انڌيري ۾ اچي ويا. اها هنن جي حال جي تشبيهه ڏني وئي آهي اهڙي حال سان او ڪصيب من السماء. ٻيو مثال انهن جو اهڙو آهي هڪڙو وڏ ڦڙو هجي مينهن

هي جيڪو سڀ الله تعاليٰ ٻڌايو سو اهو انهن، ڪافرن، جي پهرئين طبقي ۽ ڪافرن جي ٻئي طبقي جو حال جيڪو مسلمانن سان به ميل جهول ڪري ۽ ڪافرن جو پهريون طبقو جيڪو مسلمانن سان ٽڪر ڪري. اهي متقين جي مقابلي ۾ آيل ٻه پارٽيون هيون جيڪي نتيجي جي لحاظ کان ساڳي هڪ شيء آ انهن جو الله تعاليٰ بيان ٻڌائي پوء هاڻي اڳتي جيڪو آهي معاملو قرآن شريف جو ۽ اها دعوت، اها بيان ٿو ڪري ته جيڪا دعوت آهي قرآن شريف جي، انهي منجهان ڪهڙي قسم جا ماڻهو ٿا پيدا ٿين؟ پوء انهيء آيت کي الله تبارڪ وتعاليٰ اڻيتاليهين آيت تائين مضمون بيان ٿو فرمائي. ايڪيهين کان وٺي اڻيتاليهين تائين اهو مضمون جو ويهين آيت تي اتي اچي ختم ٿيو، منافقن ۽ ڪافرن جو، جيڪي متقين جي مقابلي ۾ آيا. يڪاد البرق يخطف ابصارهم قريب آ ته وڄ انهن جي اکين کي سٽي وٺي، ڪلما اضاء لهم مشو فيه جڏهن روشني ٿي ٿئي ته هلن ٿا انهيء ۾، وڄ جڏهن روشني ٿي ڪري ته هلن ٿا انهيء چمڪ ۾، واذا اظلم جڏهن وري بس ڪري اوندهه ڪري وڃي، قامو ته بيهي رهن، مطلب ته اسلام جي خوشخبري ۽ بشارت ۾ چار قدم مسلمانن سان گڏ هلن، پر جي جنگ ۽ جهاد جي بجليء واري ڪڙڪ اچي وڃي ته هڪدم انڌيري ۾ پوء بيهي رهن، چون ته بابا هيڏهن ڪير ويندو، موت اچي ويندو. ولو شاء الله لذهب بسمعهم الله گهري ها ته هنن جي ڪنن کي، انهن جي اکين کي نئي ها، جن ڪنن سان دين ٻڌائون، جن اکين سان دين کي ڏٺائون، اهي جيڪر گم ٿي وڃن ها ته، ان الله علي ڪل شيء قدير، الله تعالي هر شيء تي قادر آهي. منافقن پنهنجي ضلالت ۽ گمراهيء جي ڪري ۽ ظلماني خيال جي ڪري جيڪو ان نور اسلام جو هو، انهيء کي ڄڻ هنن وڃائي به ڏيکيو. اها هن جي حالت ٿي پئي. هن ۾ وڄ جي مٿان، برق جي مٿان ۽ سائنسي مسائل تمام گهڻا لکيل آهن. اهي مطالعي سان واسطو رکن ٿا. الله تعاليٰ جي قدرت ڪيئن هيء وڄ جو اک مقابلو ٿي ڪري ۽ وري ان وقت ۾

يا ايها الناس اعبدوا ربکم، اي انسانو! بندگي ڪريو پنهنجي پاليندڙ جي، الذي خلقکم، جنهن توهان کي پيدا ڪيو. مٿي هو رب العالمين، هاڻي هتي رب تبارڪ وتعاليٰ انهيء رب جي عبادت جي دعوت ٿو ڏئي. عبادت چئبو آهي مڃوتيء کي، ٻانهپ کي، جيڪو مالڪ جو حڪم هجي انهيء جي مٿان هلڻ کي چئبو آهي عبادت. پاليندڙ توهان جو، الذي خلقکم جنهن توهان کي پيدا ڪيو، رب تبارڪ وتعاليٰ عبادت جي لاء رب جو لفظ ڳالهايو ۽ عبادت جي حق جو مسئلو خلقکم سان بيان فرمايو ته توهان کي پيدا ڪيو اٿس تنهنڪري پيدا ڪندڙ مالڪ وري پاليندڙ، ابتدائي وجود ۽ بقاء، ٻنهي جي مالڪ جي توهان عبادت ڪريو، مطلب ته اهو حقدار آهي، جنهن توهان جي ابتدائي وجود کي دنيا ۾ عدم کان ڪڍي آندو، وري بقاء جو بندوبست ڪيو، خلق لڪم ما في الارض جميعا، روئي زمين ۾ جيڪا شيء آهي سڀ، انهي قسم جو هاڻي بيان ايندو، اهي توهان جي لاء الله تعاليٰ ڪيا آهن، تنهنڪري رب تعاليٰ حقدار آهي انهي ڳالهه جو ته توهان انهي جي عبادت ڪريو. عبادت هڪڙو حق آ، مالڪ جو ڪجي ٿو، پر انهيء جنهن شخص جي عبادت ڪجي ٿي، اهو حقدار ڇا ۾ آ؟ هڪ ته رب آ توهان جو، ۽ رب اهو پاليندڙ ڇو ٿيو آ؟ ڇو ته خالق آ توهان جو. تخليق ۽ تربيت هي ٻئي شيون لازم ملزوم هن. اهي ٻئي توهان سان رب جون تعلق رکن ٿيون، تنهنڪري عبادت جو حق انهيء جو آ. توهان کي پيدا ڪيائين والذين من قبلکم ۽ توهان کان اڳين کي به لعلکم تتقون ته جيئن توهان ڄاڻي وڃو ۽ ان ڳالهه کي پوري طرح سمجهو. الذي جعل لڪم الارض فراشا جنهن زمين کي فرش بڻايو، آسمان کي بنا ڪيو، نازل ڪيائين آسمانان پاڻيء کي، پيدا ڪيائين ان جا ڦلن کي رزق توهان جي لاء، فلا تجعلوا لله اندادا، پوء الله تعاليٰ جا مقابل ند نه ڪريو، وانتم تعلمون. ند چئبو آهي مقابل کي. الله تعاليٰ جو واقعي ۾ ته ڪو مقابل ڪونهي ڪو، پر انسان پنهنجي ذهني ڪمزوريء سبب

سڀئي ٻانها، مؤمن هجن يا ڪافر هجن، منافق هجن، سڀني کي ميڙي سيڙي الله تعاليٰ مخاطب ٿو بڻائي. توحيد جناب باري تعاليٰ جي هنن کي سمجهائي ٿو. ايمان جي لاء اصل الاصول جيڪا ڳالهه آهي اها هنن کي ٻڌائي ٿو. خلاصو مطلب هي ٿيو ته الله تعاليٰ توهان کي، توهان جي اڳين کي، پيدا ڪيو، انهن جي ضروريات جو سارو سامان مهيا ڪيائين، وجود کان بعد بقاء جو بندوبست ڪيائين، هاڻي ان کي ڇڏي ۽ ٻئي کي معبود بڻائڻ، جيڪو توهان جي نفعي نقصان جو مالڪ ناهي، جيڪو توهان جي حياتي موت جو مالڪ ناهي، جيڪو توهان جي وجود جو عدم منجهان آڻڻ جو مالڪ ڪونهي، ڪيڏي نه حماقت، ڪيڏي نه جهالت آ، اها ته نه ڪريو. خلاصو مطلب اهو ٿيو وڃي و ان ڪنتم في ريب مما هاڻي اها ڳالهه آهي ته جيڪي توهان کي چيو اٿس، هڪ ته قرآن پاڪ ۾ ريب ڪونهي، اهو مٿي ذڪر آيو، ۽ ٻيو جيڪي توهان کي چوي ٿو، انهي ۾ به ريب ڪونهي ڪو. ان ڪنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا جيڪي اسان ٻانهي تي نازل ڪيو آهي انهي ۾ جيڪڏهن توهان کي ريب آهي فاتو بسورة من مثله ته پوء اهڙي سورت ڪا پيش ڪريو جيڪڏهن چئو ٿا ته اهو هن جو ڪلام آهي ڪلام پاڪ ۾ جيڪڏهن شبهي جي وجه هيو ته پوء اهو ٿي پيو سگهي نه ته اها ڳالهه ڪانهي ڪا وادعوا شهداءڪم من دون الله پنهنجا حمايتي، مددگار، به سڏيو الله کان سواء ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن توهان سچا آهيو. اٿو ڪا توهان ۾ قوت ۽ ڪا جان؟ پنهنجي دعويٰ توهان جي ٺيڪ آهي يا؟ اهو ٻانهي جو ڪلام آهي، الله جو ناهي. ڪنهن قابل شاعر يا فصيح بليغ هڪڙي عرب جو ڪلام آهي، ڪنهن ٻئي الله تعاليٰ جو ڪلام ناهي، ته پوء هيئن ڪريو جو پنهنجا مددگار گهرايو، انهن کي سڏي ۽ خداوند ڪريم کان سوا اهڙن معبودن کي آڻي اهڙي قسم جو هڪڙو مضمون پيش ڪريو جيڪو مقابلو ڪري. ضروري آهي پنهنجي دعويٰ کي ثابت ڪرڻ جي لاء.

مطلب هي آهي ته توهان توهان پوء اهڙي هڪڙي پستيء ۽ ضلال ۽ هڪڙي گمراهي جي کڏي ۾ وڃي پوندؤ جو توهان جي پاڻ ۾ ٿيندي دشمني پوء توهان پاڻ سان وڙهندؤ اهڙا اسباب توهان تيار ڪندؤ جيڪي اهي توهان جي تباهي جو ڪارڻ هجن ۽ توهان کي هڪ ٻئي تي انهن اسباب جي استعمال ڪرڻ سان وڏو نقصان کڻڻو پوي هلي اڳتي توهان اهڙي هڪڙي نقصان کي منهن ڏيندؤ تنهنڪري ان کان اڳ ۾ هن قرآن شريف سان تعلق رکو. ۽ واقعي هيئن ته آهي ئي نه. توهان غور ڪري ڏسو، يورپ ڪهڙا بم ٺاهيا آهن، انگلينڊ ڪهڙا، آمريڪا ڪهڙا بم ٺاهيا آهن، روس. هاڻي اهي قرآن پاڪ جي جيڪڏهن پروگرام تي گڏ ٿي وڃن ها، اهي سڀ طاقتون پنهنجون پنهنجي دنيا آخرت جي ترقي لاء اختيار ڪن ها. پر هاڻي اهي هڪ ٻئي جي موت ۽ تباهي لاء بڻايون ٿن. ڪنهن به وقت ۾ اهي جيڪڏهن قرآن پاڪ جي پروگرام تي نه آيا ته اهي ٽڪربا ۽ هڪ ٻئي کي ماريندا. اها اهڙي باهه ٻرندي جنهن ۾ ماڻهو ۽ پٿر سڙي ويندا. قرآن پاڪ چوڏهن سؤ ورهه اڳي ٻڌائي چڪو آهي ته توهان هلندي هلندي جيڪڏهن جيڏي طاقت وٺندؤ ايڏي مخالفت ڪندؤ ۽ قرآن پاڪ جي هوندي جيڏي طاقت وٺندؤ جيتري قدر توهان قرآن سان تعلق رکندؤ اهڙو اتفاق ڪندؤ هونء جيڏي به طاقت وٺندا ويندؤ مقابلي ۾ اچي اها طاقت توهان جي تباهي جو سبب بڻبي ۽ اتفاق ۾ توهان جي ترقي جو باعث هوندو هن وقت ۾ اسان دنيا کي ڏسون ٿا ته تباهي جي کڏي تي وڃي بيٺي آهي پوء تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته اهڙي باهه کان پاڻ کي بچايو جنهن جو ماڻهو ۽ پٿر آهن ٻارڻ، اعدت للڪافرين، ڪافرن جي لاء تيار ڪيل تيار ڪيل آهي اها. اهي آهن ڪافر. ڪافر جي معنيٰ اها ڪانهي ڪا ته جيڪو الله تعاليٰ جي جي قرآن شريف جو انڪار ڪري اهو ته اهي ڪافر آهي پر اهو به ڪافر آهي جيڪو قرآن پاڪ جي پروگرام تي نه هلي عملي ڪافر آهي اهو به عمل فرع هوندي آهي علم جي معنيٰ علم انهن جو ايترو کٽل آهي جو قرآن پاڪ ڏي نٿا اچن نه ته پوء اهي ايمان جي لحاظ کان به ڪافر چئبا. جيڪڏهن ايمان انهن کي هجي ها ۽ اهو ايمان مضبوط هجي ها ته لازمي طرح سان اهو ايمان هنن کي مجبور ڪري ها ته توهان نيڪ عمل ڪريو ڇو ته الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته بئس ما يامرڪم به ايمانڪم اهو توهان جو ايمان آهي ته پوء ايمان توهان کي بڇڙو حڪم ٿو ڪري ۽ اهو حڪم بڇڙو آهي تنهن جي معنيٰ ته ايمان ڪونهي.

سمنڊن کي اٿلائڻ مقصد ناهي. ان انسان ذات جي زندگي جي لاء هنن اهي پنهنجا ايترا دشمن ٺاهيا آهن. اهو مقصد آهي. ۽ انهي انسان ذات جي دوستي ۽ دشمني جو مسئلو اهو حل ٿيندو هن قرآن سان. دشمني ماڻهوء جي ماڻهوء سان تڏهن هلي ويندي جڏهن قرآن سان تعلق رکي ۽ قرآن پاڪ الله تعاليٰ جو ڪلام آهي. الله تعاليٰ پنهنجي مخلوق کي چاهي ٿو هدايت ڪيائين تڏهن ته هي هيو انذار. بي فرمانيء جو نتيجو ڏنو ۽ فرمانبرداريء جي نتيجي ۾ تبشير، بشارت، ٻيو حصو، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هن ۾ هڪڙو لطيفو رکيل آهي. پهرين الله تعاليٰ مومنن جي ڳالهه ڪئي هئي، پوء ڪافرن جي ڳالهه ٿي ۽ ٻه حدون جڏهن مقرر ٿينديون آهن ٻه طرف ته پوء وچ واري ڳالهه تڏهن ٿيندي آهي. منافق وچ تي پيدا ٿيو ۽ منافق جي پيداوار مدينو منور اٿوَ اها چئلينج جهڙي ڳالهه آهي مڪي مڪرم ۾ منافق پيدا نه ٿيو آهي خاص مسئلو آ اهو مڪي مڪرم ۾ سر ڌڙ جي بازي لڳائبي پوء اسلام جو نالو وٺبو هو ۽ ڪلمو پڙهبو هو اتي ڪا چانس ۽ عزت ڪا نه ڪا حاصل ڪري سگهبي هئي جنهن اسلام آندو جنهن ڪلمو پڙهيو پنهنجي لاء هلاڪت جو سامان گڏ ٿي ڪيو اهڙي وقت ۾ مسلمان ٿيڻ انتهائي قرباني آ، پنهنجي جان تي، پنهنجي مال تي، پنهنجي اهل تي، پنهنجي عيال تي، پنهنجي تجارت تي، واپار تي، هر مراد دل جي تي. اهڙا ماڻهو مڪي مڪرم ۾ ٿيا. پوء جڏهن مدينه منور ۾ آيا ته اتي ماڻهن اسلام کي عزت ٿي، قوت ٿي، ڪيترا ماڻهو ڪمزوريء سبب اسلام آڻي پنهنجو لڪ ڪيائون ۽ نالو بچايائون، ڪفر جي نالي کان نڪري اسلام جي نالي ۾، مگر اندر ريشه دواني ساڳي ڪندا رهيا. ڪافرن ۽ مسلمانن جي وچ تي هتي ئي اها جماعت پئي رهي، مديني منوّري ۾. تنهن ڪري جيڪي به مڪي ماڻهو هن ۾ نفاق جو سوال ئي ڪونهي انهن جي خاص ڳالهه آهي. پوء الله تعالي انهن جو نتيجو ٻڌايو. منافقن کان بعد الله تعالي ڪافرن جي ٻنهي ٽولن جو نتيجو ٻڌايو. هاڻي الله تعالي پهرين جماعت جو بيان ٿو فرمائي ۽ انهن کي بشارت ٿو ڏي جن ايمان بالغيب آندو ايمان آخرت تي آندو هو آخرت تي آخرت تي

تنهن ڪري فاتحه ۾ ختم نبوت جو مسئلو، وري پهرين رڪوع الف لام ميم ۾ ختم نبوت جو مسئلو، اهو ائين ثابت ٿيندو رهيو آهي. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبارڪ ڏي مؤمنن کي جن نيڪي جا عمل ڪيا انهن کي ان لهم جنات تجري انهن جي لاء باغ هوندا جن جي هيٺان نهرون وهنديون ڪلما رزقوا منها من ثمرة جڏهن انهن کي ڦل ملندو رزقا رزق جي لاء کائڻ جي لاء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ته اڳي ملي چڪو هو اسان کي اتوا به متشابها هڪ ٻئي جهڙا صورت ۾ ميوا هنن کي ملندا جنت ۾ ميون جي شڪل هڪ جهڙي هوندي اندر لذت ۽ ان جو ڦل ٻئي قسم جو هوندو ايڏو وڏو فرق هوندو جنت جا ميوا هڪ ٻئي ۾ هم شڪل به هوندا هم صورت به هوندا مزا جدا جدا هوندا ائين به هوندو يا وري صورتون مختلف مختلف هونديون ۽ مزو انهن جو هڪ جهڙو هوندو اهي آهن قدرت جا معاملا اتي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره ٻي نعمت ڇا هوندي ازواج مطهره انسان جي لاء ڀلائي آهي باغ گهر هجي سٺو باغ ميوا هجن کاڌي پيتي جا ۽ گهر واري هجي اولاد هجي معاملو هجي اهو ڄڻ هڪڙو سٺي ۾ سٺو گهر ليکيو ويندو آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته دنيا جي زندگي جا جيڪي مقاصد آهن تمام سهڻي طريقي سان جيڪڏهن حاصل ڪرڻا اٿو ته قرآن کي چنبڙي پئو. لهم فيها ازواج مطهرة ان ۾ عورتون هونديون پاڪيزه. وهم فيها خالدون اتي هميشه رهندا. عورتون پاڪيزه هونديون. هتي مودودي صاحب جن لکيو آهي ته جن شخصن جون عورتون مجرم هونديون اهي پنهنجي مردن کي نه ملنديون. جيڪي مرد مجرم هوندا عورتون صالحات هونديون اهي انهن کي نه ملنديون. ائين ٿيندو. معنيٰ هتان جو جيڪو نڪاح آهي سو اهو نڪاح اتي اتي ساب نه ويندو. اهو مودودي صاحب جن پنهنجي ڪتاب ۾ لکيو آهي جيڪو اٿس ڪتاب قرآن تفهيم القرآن ان ۾ لکيو اٿس تفسير ۾ ڳالهه اصل ڳالهه ٻي آهي انهي مسئلي جو دارو مدار آهي هڪڙي ٻئي مسئلي تي عقائد جو مسئلو آهي الڪفر منزلت بين الفسق منزلت بين المنزلتين فسق گناهه در منزلو آهي هڪڙو ٻن مرتبن جي وچ ۾ اسلام ۽ ڪفر جي وچ ۾ اسلام ڪفر پاڻ ۾ ٽڪريل آهن. معتزلن جو خيال آهي ته فسق اهو جدا هڪڙو مقام آهي. فسق جدا مقام آهي. معنيٰ فاسق کي فاسق کي ڪافر نه چئبو ڇو ته ڪلمو ٿو پڙهي فاسق کي مومن نه چئبو ڇو ته گناهه ٿو ڪري گناهن ڪرڻ سبب مؤمن نه چئبس، ڪلمي پڙهڻ سبب ڪافر نه چئبس، الفسق منزلة بين المنزلتين، ٻن درجن جي وچ تي هڪڙو درجو آهي، اهو آهي معتزلن جو مسلڪ. هتي مودودي صاحب جن لکيو آهي ته جيڪڏهن ڪو مجرم ٿي پيو، مرد يا عورت، ته پنهنجي انهي مؤمن سان نه ملندا، بلڪه وچين درجي ۾ هوندو، ته وچين درجي ۽ پهرين درجي وارن جو پاڻ ۾ ڪيئن ملاقات ٿيندي، انهي معتزلن جي بنياد تي هن نڪاح کي بحال نه رکيو آهي. معتزله باقي نه ته هونء ڳالهه اصل هي آ ته فسق ايمان کان ماڻهو کي ڪڍندو ناهي تنهن ڪري فاسق به مؤمن جو ٻيو نمبر قسم آ منافق جيئن ڪافر جو ٻيو نمبر قسم آ آهن حدون ڪل ٻه اسلام ۽ ڪفر جي سرحد پاڻ ۾ ٽڪريل آ وچ ۾ ڪا شيء ڪانهي ڪا پوء هتي الله تبارڪ وتعاليٰ هڪڙو مثال ٿو پيش ڪري انهن ماڻهن جي متعلق جن ماڻهن ڪجهه قرآن پاڪ جي مٿان اعتراضات ڪيا هيا ۽ ڪجهه ان اعتراضات سان شڪ شبهي جي جيڪا چئلينج هئي، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله، انهيء پنهنجي شڪ شبهي کي تائيد جي لاء هڪڙي قسم جو سوال کڻي هنن بڻايو هو، الله تبارڪ وتعاليٰ انهن کي ان سوال جو جواب ڏنو. هن آيت ۾ هڪڙو مقابلو معارضو ڪيو ويو هو، ڪافرن جي طرف کان جيڪي مٿي آيتون هيون، انهيء مٿين آيت ۾ ڳالهه ٻڌائي وئي هي ته توهان آڻيو ڪو مقابلو پوء ننڍي سورت به نه ٺاهي سگهيا وڏي ته ٺهيو پر ننڍي سورت به نه ٺاهي سگهيا جنهن کي جيڪا ڪلام الاهي جو مقابلو ڪري سگهي ڪافرن چيو ته اسان ته هن قرآن پاڪ جي مقابلي ۾ ته کڻي عاجز آهيون مگر اسان وٽ ٻيو دليل آهي هڪڙو ته هي قرآن ناهي مقابلي ۾ اسان واقعي عاجز آهيون هٿيار اڇليون جو رب تعاليٰ هن کي فرمايو ته توهان مقابلو ڪريو هن چيو ته اسان کي ٻي هڪڙي مجبوري آهي جنهن مجبوريء جي پاران اسان چئون ٿا ته هي قرآن الاهي ڪلام ناهي پر بشري آواز آهي هڪڙو بشري ڪلام آهي اهو هڪڙو هيو مسئلو جيڪو هنن پيش ڪيو. ڪهڙو ته الله تعاليٰ هيڏو عظيم شان پنهنجو ڪلام بيان ٿو ڪري ۽ قرآن جهڙي هڪڙي وڏي هستي الله جو ڪلام بس هن کان وڌيڪ ڇا چئجي؟ ٺيڪ آهي آهي آهي پر پوء هن ۾ معمولي شيون حقير شيون مکيون مڇر، ڪتا ٻلا اهڙي قسم جا بيان اهي ڇو ٿو ڪري؟ جيڪڏهن الله تبارڪ وتعاليٰ جو ڪلام آ، ايڏو عظيم شان ڪلام آ ته معمولي ڳالهين کي بيان ڪرڻ ۽ قرآن ۾ جاء ڏيڻ جي معنيٰ ئي ڪانهي. تنهنڪري سمجهون ٿا ته هي قرآن ناهي. اهو هڪڙو هن جو احمقانه قسم جو اعتراض هيو. پر سائل هوندو آ انڌو. تنهن کي دڳ دڳ لائڻ ضروري آهي ته جيئن ڀلي رهڻ جي اها حجت به هٽي وڃي. متان ڪنهن به شخص جي ذهن ۾ اها ڳالهه اچي ۽ پوء اهو شخص انهيء پنهنجي ڪلام ٻڌڻ جي ڪري انهيء ڪلام ٻڌڻ جي ڪري ڪجهه گمراهه ٿي پوي تنهن ڪري الله تعاليٰ هدايت جو رستو صاف ڪري ڇڏيو جواب ڏنائين. معارضي جو جواب هيئن ڏنو ويو اهي ڪهڙي شرم جي ڳالهه آهي، ڪهڙو عار و عيب آهي، مکي يا مڇر يا ڪا ٻي اهڙي شيء جيئن ڪوريئڙو، اهي شيون تمام حقير آهن توهان جي نظر ۾ نه؟ رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهي مک جهڙو ڪو جانور ٺاهي ته ڏيکاريو. حقير توهان ڇو ٿا چئو؟ توهان جي ڪاريگري ۽ صنعت ۾ اچي ٿي؟ مک کي پر لڳائي ۽ پوء اڏاري ته ڏيکاريو هڪڙو پر پٽي يا مڇر. اهي حقير حقير ٿيون توهان جي نظر ۾، پر رب تبارڪ و تعاليٰ جي قدرت جو شاهڪار ايڏو وڏو آهي جو توهان انهي ۾ ڪو جوڙ نٿا ملائي ان کي اڏاري هلائي سگهو. ڇو ننڍڙي شيء آهي. نٿا مڃون ته ڪا ننڍڙي شيء آهي. هڪڙي معنيٰ اها آهي. مکي ۽ مڇر چئو ٿا ته ننڍڙي شيء آهي، حقير شيء آهي. الله جو عظيم ڪلام حقير شين کي ٿو بيان ڪري، چئبو ته خدا جو قرآن ناهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته مکي ۽ مڇر کي ڪنهن حقير شيء چيو آهي؟ معارض جو جواب ٿيندو آهي هڪڙو تسليمي ٻيو عدم تسليمي. مقابلي جو جواب هي آهي نٿا مڃون اسان ته پوء توهان جو اهو سوال صحيح آهي مکي ڇا ۾ ننڍڙي آهي؟ ننڍي شيء چئبي آهي اها جو ان ۾ فن ٿورڙو استعمال ٿئي. ننڍائپ اها به هوندي آهي. ٻي ننڍي شيء ان کي چئبو آهي جو جسم ٿورڙو هجي. جسم ٿورو يا جسم گهڻو هجڻ ته ڪا ڳالهه ڪانهي. اصل ڏسبو ڪمال قدرت کي. مک سنهڙي آني مان ڦٽي ٿي، هيڏي ساري ٿئي ٿي، اڏرندي وتي ٿي، توهان ان جو ڪو عضوو پٽي وري ٻيو لڳائي ڏيکاريو. پر اها مک خود توهان کان ڪا شيء کسي وڃي. لا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب الله تعاليٰ ٿو فرمائي.

ٺيڪ هو جواب. پوء اهڙي عظيم شيء جي بيان ڪرڻ ۾ ڪهڙو شرم آهي؟ يا ٻي معنيٰ؟ ٻي معنيٰ هيء آهي ته حقير آهه يا ڪيئن به آهه، تمثيل جي طور تي ننڍڙي شيء بيان ڪيو يا وڏي شيء بيان ڪيو. اصل ڳالهه اها ته مثال پنهنجي ممثل له سان مطابق آهي يا نه مطابق آهه ته بس پوء ننڍڙو هجي يا وڏو هجي. ڪا ڳالهه ئي ڪانهي ۽ الله تعاليٰ ڪنهن حق جي بيان ڪرڻ ۾ ڪنهن ڳالهه جي بيان ڪرڻ ۾ ڪو شرمائيندو ته ڪونهي ماڻهن جي سمجهائڻ لاء ڪهڙي به طريقي سان ماڻهو سمجهن اهو جواب ته ڏيڻ آهي الله تعاليٰ نه ٿو حيا ڪري جو ماري مثال بيان ڪري مثال کي ڪو مثال مثلا ما بعوضة مڇر هجي يا ڪا فما فوقها مٿي شي مٿي شي جو مطلب آ ته ان قد ۾ ۽ جسم ۾ ڪا وڏڙي شيء هجي مٿي يا اڃا به ان کان صغر ۾ زور پري فوق جي معنيٰ تمام پري معنيٰ اڃا به ننڍڙي شيء ڪهڙو حياء آهي ۾ فاما الذين آمنوا جن ايمان آندو آهي فيعلمون انه الحق من ربهم چون ٿا ته بيشڪ رب جو آهي اهو ڪلام

مطلب ته الله تعاليٰ جو ڪلام سراپا هدايت آ، ڪيترن کي ان هدايت جي سامان منجهئون ڪڏهن گمراهيء جو رستو کلي ويندو آ ۽ ڪيترا ماڻهو حق وارا پنهنجي حق تي بيهجي ويندا آهن. بدتميز ماڻهو ان منجهان گمراهه ٿيندا آهن. وما يضل به الا الفاسقين فاسق ماڻهو ئي، بدڪار ماڻهو ئي گمراهه ٿيندا آهن نه ٻيا. انهن فاسقين جو الله تعاليٰ هتي علامات ٿو بيان فرمائي، الذين ينقضون عهد الله جيڪي الله سان واعدو ٽوڙين، من بعد ميثاقه پڪي ڪرڻ کان پوء ڪلما پڙهي وري ڦري وڃن، يقطعون ما امر الله به ان يوصل ڪپي ٿا ڇڏن اها شيء جيڪي الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي ان کي ڳنڍڻ جو، خدا ٿو فرمائي ته هنن کي ڳنڍيو، ملايو پاڻ ۾. علماء سان تعلق، صالحين سان تعلق، نبين سان تعلق، بزرگن سان تعلق، خير جا جيڪي به امور آهن سڀني سان تعلق رکو، اهو حڪم آهي، پر هو ان کي ڇيني ٿا ڇڏين. اولئڪ هم الخاسرون، اهي ملڪ ۾ نقصان ڪندڙ آهن، زمين ۾ فساد ڪندڙ آهن، نصيحت جي بجاء دشمني ۽ نفرت ٿا آڻن، اسلام جي مخالفت ٿا ڪن ۽ مسلمانن منجهان، صالحين منجهان، صحابه ڪرام صلحاء امت منجهان، عيب ٿا ڪڍن، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهي، اهي، پاڻ فسادي آهن، اولئڪ هم الخاسرون، اهي نقصانڪار آهن، مطلب ته انهن جي جيڪي به حرڪات آهن اهي پنهنجي پنهنجي حد ۾ ته بلڪل بلڪل اهي انهن جي سزا کي لائق ٿيون ڪن پيون، ڪيف تڪفرون بالله ڪيئن ٿا الله جو انڪار ڪريو، ڪنتم امواتا توهان هئا مئل.

اهو الله تعاليٰ جو هڪڙو قانون آهي بس. پوء باقي حيوانيت ته اها حيوانيت ته هڪڙي نسمي سان تعلق ٿي رکي. نسمو انسان جي وجود ۾ هڪڙي هوا آهي جيڪا غذا ۽ خوراڪ جي ذريعي پيدا ٿيندي آهي. نسيم به چئبو اٿس نسمو به چئبو اٿس. اهو خون سان گڏجي جسم ۾ ڊوڙي ٿو. حيوانيت جو تعلق انهي سان آهي.

ان ۾ وٽ به آهي، تيل به آهي. هاڻي ان جي مٿان اسان باهه اچي چنبڙائي آ، ٻري ٿي پئي. تيل جي رس نڪرندي اچي ٿي پئي. باهه ٻرندي رهي ٿي. باهه هڪڙو مٿئون شيء ٿي اچي ڄڻ. ۽ ڏيئو هڪڙو جسم آ. ۽ وٽ. ان ۾ تيل هڪڙو بمنزلي آهي. نسمي جي اهو جيڪو روح حيواني آهي اهو روح حيواني جڏهن اچي ظاهر ٿو ٿئي يعني تيل ٿو اچي وٽ جي منهن تي پهچي ته پوء مٿون باهه ٿي هن کي چنبڙي پوء اهو جڏهن تيل کپي ٿو وڃي ته باهه سمجهي مگر انهيء وٽ ۾ اڃا به هوائي سڻڀ ٿورڙو هوندو آ. پر ان جي طلب آهر جو هن جي حس ۽ حرڪت کي بحال رکي ايترو مدار نه پهچي سگهيو هن جو تنهن ڪري باهه وساڻي وئي. هيء ڏيئي جي ڪيفيت اها آهي. انسان جي حياتيء جو مثال اهڙو آ. ماڻهو جي جسم ۾ اهو نسمو پيل آ، جنهن تي اهو روح سلطاني اچي ٿو ٽڪي ۽ ماڻهو حيات نظر ٿو اچي. هو نسمو بدن ۾ ڦرندو رهي ٿو، روح کي ٽڪايو بيٺو آهي. اها آهي مطيعت الروح حضرت شاهه ولي الله فرمائي ٿو، اها آهي مطيعت الروح، روح جي سواري، روح جنهن شيء تي اچي چڙهي بيهي ٿو اسان جي بدن ۾، روح تمام لطيف آهي، بدن تمام ڪثيف آهي، گهاٽو آهي، روح هتي هينئر موجود هجي ته ڪونه ڏسنداسين، بدن ذرڙي ٿورڙي شيء هجي جسم جي ته به ڏسنداسين. کوکريون ٻوکريون اهي پن ڪک پيا ٿا نظر اچن. انهن جو پاڻ ۾ تعلق ناممڪن آهي. متضاد شيون آهن جسم ۽ روح. الله تعاليٰ وچ ۾ هڪڙي اهڙي شيء پيدا ڪئي آهي جيڪا پيداوار ته بدن جي آهي پر نفاست اٿس روح جهڙي پوء روح ان کي اچي ٿو چنبڙي پوي. جيئن ٺڪر کي باهه ڏيندؤ ته نه ٻرندي پر تيل وجهيون پوء باهه ڏيندوس ته باهه ٻرندي. ته باهه ۽ ٺڪر جي ڏيئي يا لوهه جي ڪنهن بتيء جو ڪو پاڻ ۾ مناسبت ئي ڪانهي، پر جيڪڏهن ان ۾ تيل وجهي ۽ ٻاربو ته پوء هڪدم ٻرندي. اهڙيء طرح سان هن بدن ۽ روح جو پاڻ ۾ تعلق ناهي. نسمو هڪڙي هوا آ روحاني جيڪا کاڌي، خوراڪ، غذائن، دوائن جي ڪري پيدا ٿيندي آهي. انسان جي جسم ۾ روح انهيء سان تعلق رکي ٿو. جيستائين نسمي ۾ قوت آهي تيستائين روح متعلق آهي ۽ جيڪڏهن نسمو ان مضمحل ٿي وڃي ٿو، سست ٿي وڃي ٿو، بيمارين يا ڪنهن آزارن يا تڪليفن جي ڪري يا ڌڪ جي ڪري ان جو رت نڪري ويو ته پوء روح موڪلائي هليو ويندو. موت جي تصوير اها آهي جيڪا ٻڌائي وئي. اها موت جي تصوير آهي. ٻي ڪا ٻاهران ڪا نئين شيء ڪانه ٿي اچي پئي. موت به مخلوق آهي، حياتي مخلوق آهي، ٻئي امر ايجابي آهن. خلق الموت والحيات ليبلوکم ايکم احسن عملا. انهن ٻنهي شين کي الله تعاليٰ وجود عطا فرمايو آهي. ٻئي گڏ آهن. اهي، موت ۽ حياتي، پاڻ ۾ گڏيل آهن، گهمندا ٿا وتن. پر جيڪڏهن حياتي جا آثار وڌي ويا ته موت دٻجي ويندو. جيڪڏهن حياتي جا آثار گهٽجي ويا ته موت ظاهر ٿي پوندو. هي هيو باقي ڪنتم امواتا جي معنيٰ توهان معدوم هيئو اڳي الله تعاليٰ جي علم ۾ توهان کي وجود هيو باقي جان ڪانه هئي توهان جو روح به ڪونه هو روح به پوء الله تعاليٰ ڪن فيڪون ٿو پيدا ڪيو ٿي ويو ڪنتم امواتا پوء معنيٰ ڪنتم معدوما معدومن عدمن فاحياڪم پوء الله تعاليٰ توهان کي وجود ڏنو ثم يميتڪم پوء توهان کي ماريندو ثم يحييڪم پوء اٿاريندو ثم اليه ترجعون پوء توهان وٽ پوندو رب تعاليٰ اهو انسان کي موت ۽ حياتي جو مسئلو ياد ڏنو آهي هن جي لاء ته جيئن هن کي يقين پيدا ٿئي ته رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ انسان کي هلڻو آهي ۽ ان سان تعلق رکڻو آهي پوء قبرن مون ڪڍي الله تعاليٰ روحن کي موٽائيندو پوء قبر جي معنيٰ اها رڳو ڪانهي مٽيء جو جي کڏ پر اها به قبر آهي، جانورن جا پيٽ، هوا، هوا جا جون جا جهٽڪا، سمنڊ جا ترا، جبلن جون چوٽيون، جبلن جون کاڻيون، انسان جا ذرات، جيڪي به دنيا ۾ پکڙيل آهن، اهي سڀ قبر ۾ آهن. واذا القبور بعثرت، جڏهن قبرن کي اٿاريو ويندو، معنيٰ اهي اجزاء اتون ساري دنيا منجهان چونڊيا ويندا ۽ رب تبارڪ و تعاليٰ انهن اجزاء کي جڏهن ملائيندو، هر هڪ جي جسم سان سندس اهي جزا ملائيندو، توڻي هزارن ۾ اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي ۾ مليا خاڪ لڳا پيا رهن. الله تعاليٰ انهن سڀني کي گڏي ۽ پوء ان کي اٿاريندو. ماڻهو جانورن جي پيٽن ۾ هجن، جبلن جي چوٽين ۾ هجن، سمنڊن جي ترن ۾ هجن، الله تعاليٰ انهن سڀني کي آڻيندو. يات بها الله، يات به الله جميعا، الله تعاليٰ سڀني کي آڻيندو. لو حبة من مثقال حبة من خردل مثقال ذرة لا في السماء ولا في الارض ولا اصغر من ذلڪ ولا اڪبر الا في ڪتاب مبين الله جي دفتر ۾ آهي. ٻيو هنڌ ٿو چئي ته يات بها الله خدا انهن کي جمع ڪندو. هي الله تعاليٰ جو ايڏو علم آ ڪشادو. تنهن ڪري قيامت جو جيڪو مضمون آ سو اهو تمام هڪڙو وڏو آ اسلام ۾ ۽ انهي کي سمجهڻ آخرت جي مٿان يقين ڪرڻ. اهو الله جنهن پيدا ڪيو توهان جي لاء زمين ۾ هر شيء کي پوء قصد ڪيئي آسمانن ڏي پوء انهن کي سڌو ڪيئي ست آسمان ڪري هو هر شيء تي قادر آ. رب تعاليٰ پنهنجي تڪوين ٻڌائي آ. ان کي شاهد بڻايو آهي پنهنجي قدرت جو. اهو رب تعاليٰ مضمون هت بيان فرمايو. ان کان بعد انسان جي تخليق کي ٻڌائي ٿو ته تهان جي جو مقصد جيڪو پيدائش جو سو ڇا آهي ۽ ڪهڙي ڪم جي لاء انسان کي پيدا ڪيو ويو آهي. هتان الله تعاليٰ انسان جي پيدائش جو بيان ٿو ڪري جيڪو هيء خليفو آهي ساري دنيا جي اندر ۽ ان منجهان ماڻهو کي پنهنجي موضوع جو پتو پوندو ته مان موضوع ڇا جي لاء آهيان. ايا منهنجي زندگي موضوع ۾ آ هڪڙي موضوع کان ٻاهر ضايع ٿيل آ. انهيء لاء رب تعاليٰ عام انسانيت کي اهو مضمون ٿو ٻڌائي، جهڙي طرح يا ايها الناس سان خطاب عام انسانيت کي هيو، انهيء انسانيت جي الله تعاليٰ ابتدا ٿو ٻڌائي ته ڪهڙي آ، ڪهڙي مقصد لاء ٿيل آ. ايا اهي ڪافر انهيء مقصد کي ويجهو هن ڪي نه پري هن؟ مؤمن انهيء مقصد کي ڪيترو ويجهو هن؟ اها ڳالهه ٻڌائڻي آ. اذ قال ربک للملائکة جڏهن رب تنهنجي چيو ملائڪن کي اني جاعل في الارض خليفة مان زمين ۾ پنهنجو خليفه، نائب، ڪندس، پيدا ڪندس هو نائب رب تعاليٰ هڪڙي وڏي نعمت جو هتي ذڪر ڪيو آهي. آدم عليه السلام جي آخرين هي جيڪي پيدائش جو قصو آهي ته ان کي خليفة الله بڻايو ويو. خلق لکم ما في الارض جميعا جيڪي الله تعاليٰ ٻڌايو آهي ان جو سبب به اهو تڏهن ٿو ٻڌائي ته جيڪا روئي زمين ۾ شيون آهن سي سڀ انسان لاء پيدا ٿيل آهن.

انهن فساد ۽ رتوڇاڻ ڪئي. هاڻي ٻي مخلوق جو پيدا ٿيندي ته شايد اها به انهيء طرح هوندي. ان تي قياس ڪري پوء کڻي هنن الله تعاليٰ جي درگاهه ۾ اهو عريضو پيش ڪيو ته آدم جي قالب ۾ جيڪڏهن ظاهري طرح ڏسجي ته اها ئي ساڳي طرح طبيعت آهي جيڪا جنن واري اربع عناصر منجهان هي به ٺهيل، اربع عناصر منجهان هي به ٺهيل، هنن ۾ باهه وڌيڪ هئي، هنن ۾ مٽي وڌيڪ آ، مطلب ته مادياتي شيء آ، ان مادياتي شيء ۾ خيريت نظر نٿي اچي ايڏي جيڪا جو توقع رکي ۽ ٺاهي ٿي وڃي. ملائڪن جو خيال هو. الله تعاليٰ فرمايو اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم ما لا تعلمون جو مطلب هي آهي ته انهيء آدم کي پيدا ڪرڻ ۾ جيڪي مان ڄاڻان ٿو توهان نٿا ڄاڻو يا ته هنن چيو نحن نسبح بحمدڪ ونقدس لڪ تسبيح اسان پڙهون ٿا تقديس ڪيون ٿا اها جيڪا مان ٿو ڄاڻان توهان نٿا ڄاڻو ٻه مطلب آهن ان جا اهو مطلب تفاسير ڪونه لکيو ٻيو

۽ انهيء ڳالهه کي، انهيء ڳالهه کي وڃي هڪڙي، هڪڙيء شخصيت کوليو. معراج جي رات نبي سائين جن کي الله تعاليٰ فرمايو، مجدني عبدي، ٻانها منهنجي تعريف ڪر، پوء ربّ تبارڪ و تعاليٰ جي درگاهه ۾ عرض ڪئي، لا احصي ثناءً عليڪ انت ڪما اثنيت عليٰ نفسڪ، الله مان اها تعريف نٿو ڪري سگهان جيڪا تو پنهنجي پاڻ ڪئي اٿئي.

آدم عليه السلام کي اسماء سيکاريا سمورا اسماء معنيٰ سڀني شين جا نالا سڀ شيون سمجهايون ثم عرضهم علي الملائڪة علم ڪليات جو هن کي ڄاڻايو ويو علم ڪليات جو ڄاڻايو ڪليات جنهن جي هيٺان ڪيترا جزيات آهن ڪون ثبوت وجود حصول ان ۾ ڪيتريون شيون آهن اربع عناصر ۾ جيڪي تڪوينات آهن تربيعات آهن تثليثات آهن اثنينيات آهن ٻه ٻه ملايو ٽي ٽي ملايو چار چار ملايو هوا باهه

ايتريون توجيهات آهن اهي سڀ وري انهن جا مرڪبات انهن مان جيڪي شيون ٺهن اهي سڀ هڪڙو وڏو مسئلو آهي خليفي کي پنهنجي ان ارضيات جو جاتي خلافت ڪري ٿو ان جو علم هجڻ کپي الله تعالي ملائڪن کي چيو ته توهان جيڪڏهن خلافت جو ڪم ڪريو ها ته پوء هنن سوالن جو جواب ڏيو جيڪي هن خليفي کي سابقو ٿيندو انهن سان واسطو ايندو هنن چيو سائين اسان کي پتو ناهي. هاڻي دنيا جي اندر قيامت تائين جيڪي به فنون، جيڪي به ڳالهيون، جيڪي به عجائبات، جيڪي به هنر، جيڪي به ڌنڌا، جيڪي به انسان ذات جي مفادات لاء يا مضرات جي لاء ڪم ٿيندا رهندا، اهي سمجهو ته اها آدم جي دماغ ۾ ڀريل آ، جيڪي اهي سلسليوار ان جي خاندان ۾ هليا ٿا اچن. هي جدا شيء آ ته ڪنهن وقت ڪهڙي محنت ڪئي، ڪنهن وقت ڪهڙي محنت ڪئي.